ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ໃນວັນທີ 25 ເດືອນຫົກ 2022 ວິທະຍຸ SBS ພາກພາສາລາວ ໄດ້ມີໂອກາດມາລົມກັບທ່ານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ທີ່ສູນວັດທະນະທຳລາວ ສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມ ຊົນລາວ ໃນໂອກາດວັນອົບພະຍົບນານາຊາດ ສະບາຍດີທ່ານ ບຸນທຳ ສະບາຍດີທ່ານ ທະນົງສັກ ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ສະລະເວລາ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດ ອ່າ ວິທະຍຸ SBS ມາສຳພາດມື້ນີ້ ຂອບໃຈ ສຳລັບມື້ນີ້ແມ່ນ ອ່າ ວັນອົບພ ະຍົບນານາຊາດ ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ ໃນຖານະປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ຄວາມໝາຍຂອງອົບພະຍົບນີ້ແມ່ນຫຍັງ
ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ທ່ານມາໃຫ້ໂອກາດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດ ສຳລັບການເປັນອົບພະຍົບແມ່ນ ມື້ນີ້ແທ້ແມ່ນສະຫຼອງເພື່ອລະລຶກເຖິງການເສຍສະລະຂອງພໍ່ແມ່ປູ່ຍ່າຕາຍາຍຄົນລາວ ທີ່ໄດ້ເສຍສ ະລະໜີຈາກບ້ານເມືອງມາເພື່ອຊອກຫາສິດເສລີພາບອັນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າປະເທດລາວໄດ້ສູນເສຍໃຫ້ພັກຜະເດັດການຄອມມູນິດ ແລ້ວການມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ສິດເສລີພາບໃຫ້ອົບພະຍົບ ລາວໃນອົດສະຕຣາລີ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກຈັ່ງໃດແດ່ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ມີວັນນີ້ ວັນອົບພະຍົບນານາຊາດ ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຊຸມຊົນລາວ ເພາະວ່າອັນນີ້ເປັນ ເປັນໂອກາດທີ່ໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍໄດ້ຮູ້ສຶກເຖິງຄ ວາມເສຍສະລະຂອງຊາວອົບພະຍົບເນາະ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ຊາວລາວເທົ່ານັ້ນ ຊົນຊາດອື່ນກະເໝືອນກັນ ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມເສຍສະລະ ຄວາມທຸກຄວາມຍາກ ທີ່ວ່າໄດ້ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນີ້ ເພື່ອພົບກັບສິດເສລີພ າບນີ້ ແລ້ວກະນອກຈາກນັ້ນ ກະໃຫ້ຊາວອອສເຕຣເລຍໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າ ຊາວອົບພະຍົບມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນີ້ ກະໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງສາບ້ານເມືອງ ປະກອບສ່ວນໃນການທຳມາຫາກິນຢູ່ໃນອອສເຕຣ ເລຍດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ບັດນີ້ຢາກມາລົມເລື່ອງບົດບາດຂອງສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວອົບພະຍົບລາວ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝມາໃໝ່ໆຈົນຮອດດຽວນີ້ ເວລາມາຮອດໃໝ່ນັ້ນ ແມ່ນໜ້າທີ່ສ ຳຄັນຂອງຊາວອົບພະຍົບ ໄດ້ຕັ້ງການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ຄືຮ້ອງ ອ່າ ເປັນ ເປັນການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນຂຶ້ນ ຄືສະໄໝກ່ອນຮ້ອງວ່າສະມາຄົມອົບພະຍົບລາວ ຕອນນັ້ນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ ເພາະວ່າເວລາຊາວ ລາວເຮົາມາຮອດໃໝ່ ຫຼາຍຄອບຄົວລູກເຕົ້າກະຍັງນ້ອຍ ແລ້ວກະຍັງໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ພາສາກະບໍ່ໄດ້ ທີ່ຢູ່ກະບໍ່ມີ ເຄື່ອງເຮືອນເຄື່ອງຊານກະບໍ່ມີ ແລ້ວກະອັນນີ້ ກໍໄດ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ ອັນນັ້ນເພື່ ອຕັ້ງຊີວິດໃໝ່
ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນອົບພະຍົບລາວຫັ້ນ ມີອຸປະສັກຫຍັງບໍ່ສຳລັບ ສສລ ອຸປະສັກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮົາອາໄສຄວາມອາສາສະໝັກຂອງຊຸມຊົນລາວ ຜູ້ທີ່ຮູ້ພາສາແດ່ເລັກນ້ອຍ ເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະ ກັນ ອຸປະສັກກະຄືວ່າ ເຮົາບໍ່ມີ ເຮົາບໍ່ມີວັດ ເຮົາບໍ່ມີຫ້ອງການ ບໍ່ມີເງິນສິຕັ້ງອອບຟິດ ບໍ່ມີທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຫັ້ນແຫຼະ ເປັນອຸປະສັກແລ້ວ ອຸປະສັກຂອງເຮົາກະແມ່ນວ່າ ຄົນສ່ວນຫຼາຍມາບໍ່ໄດ້ພາສາ ແລ້ວກະຕ້ອງອາ ໄສຄົນອາສາສະໝັກຈຳນວນໜ້ອຍເສຍສະຫຼະເວລາ ບາງຄົນກະໄປເຮັດການຫາກິນລ້ຽງຄອບຄົວ ເລີກການມາກະໄດ້ມາຊ່ອຍກັນ ອັນນັ້ນເປັນອຸປະສັກຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ເຖິງຈັ່ງໃດກະ ເພິ່ນກະໃຊ້ຄວາມພະ ຍາຍາມມາ ຈົນກວ່າວ່າໄດ້ຫ້ອງການສະມາຄົມ ໄດ້ສູນຝາກເດັກ ແລະກະໄດ້ວັດວາອາຮາມສ້າງຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກປະມານ 15-20 ປີ ນັ້ນແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອການເລີ່ມຕົ້ນ ແຕ່ສຳລັບເລື່ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສຳລັບອົບພະຍົບລາວນີ້ເປັນຈັ່ງໃດແນ່ ບັນຫາຂອງຊາວລາວເຮົາມາຮອດ ສ່ວນຫຼາຍກະບໍ່ໄດ້ຮຽນພາສາອັງກິດມາກ່ອນ ບັນຫາທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກະຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ອ່າ service ການທີ່ວ່າລັດຖະບານບໍລິການໃ ຫ້ຊຸມຊົນມີຫຍັງແດ່ ອັນນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງສະມາຄົມນີ້ ກະໄດ້ເອົາ information ນີ້ມາ ມາໃຫ້ຄົນລາວເຮົາເຂົ້າໃຈ ຄືຕົວຢ່າງການໄປໂຮງໝໍ ການບໍ່ໄດ້ພາສາ ການໄປຮຽນພາສາອັງກິດ ໄປຮຽນອາຊີບ ໄປຊອກວຽກຊອກກ ານ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງນັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນພາສາເປັນບັນຫາທີ່ວ່າສຳຄັນເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນຂຽນຟອມບໍ່ເປັນ ເຮັດໜັງສືບໍ່ເປັນ ອັນນີ້ກະແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງອາສາສະໝັກຫຼາຍໆຄົນໄດ້ມາຊ່ອຍຢູ່ໃນສະມາຄົມນີ້ ແລະກະສະມ າຄົມຊຸມຊົນລາວອັນອື່ນອີກ ຫຼາຍເຂດ ກະໄດ້ຊ່ອຍກັນຕໍ່ເນື່ອງມາຈົນຮອດທຸກມື້ນີ້ ບາດນີ້ຢາກມາລົມເລື່ອງຕອນມີບັນຫາໂລກລະບາດໂຄວິດນີ້ ທາງສະມາຄົມໄດ້ມີມາດຕະການຫຍັງແນ່ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ ຕອນໂຄວິດນັ້ນ ເຮົາໄດ້ສຶກສາເບິ່ງວ່າ ຄົນບໍ່ແມ່ນແຕ່ຄົນລາວເຮົາເນາະ ຫຼາຍ ຫຼາຍຊົນຊາດຊົນເຜົ່າ ຍັງມີຄວາມຢ້ານກົວ ບໍ່ຢາກກ້າໄປສັກ ບໍ່ກ້າໄປຫາ ເພາະວ່າມີຂ່າວ ອ່າ ຫຼາຍຢ່າງທີ່ເວົ້າວ່າ ຖ້າສັກແລ້ວອ າດສິມີອັນຕະລາຍແກ່ຮ່າງກາຍ ໃນໄລຍະຍາວໄລຍະສັ້ນ ຈັ່ງຊັ້ນລະ ພວກເຮົາກະເລີຍ ທາງຊຸມຊົນນີ້ກະໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບພວກ health ຂອງລັດຖະບານ ຂອງ state ເພື່ອວ່າເອົາຂໍ້ມູນອັນນັ້ນມາສຶກສາ ແລະກະໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃ ຫ້ຊຸມຊົນເຂົ້າໃຈ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະໄດ້ຕິດຕໍ່ເພິ່ນມາເຮັດ ສັກຢາແວັກຊິນຢູ່ໃນສູນວັດທະນະທຳນີ້ ອ່າ ຫຼາຍເທື່ອທີ່ທ່ານເອງກະເຄີຍໄດ້ມາຮ່ວມ ແລ້ວກະໄດ້ປະກາດໃຫ້ຊຸມຊົນເຮົາ ຜູ້ໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກນັ້ນເຂົ້ າມາສັກ ແລ້ວປາກົດວ່າຫຼາຍຄົນກະມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ເຫັນຫຼາຍຄົນມາສັກ ແລະກະເປັນຊຸມຊົນລາວຂອງເຮົາເອງທີ່ວ່າໄດ້ບໍລິການກັນ ແລະກະໄດ້ຂ່າວ ຂໍ້ມູນອັນທີ່ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພາະໝັ້ນໃຈ ໃຫ້ຄວາມ ໝັ້ນໃຈກະເລີຍໄດ້ ໄດ້ຜົນສົມຄວນ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນທີ່ຄິດວ່າສິບໍ່ສັກກະໄດ້ມາສັກ ເຫັນໝູ່ມາສັກກະ ຫຼາຍຄົນກະດີໃຈ ທີ່ວ່າສະມາຄົມລາວຂອງເຮົາໄດ້ຊ່ວຍບໍລິການຊຸມຊົນໃນໄລຍະນັ້ນ ອັນນັ້ນແມ່ນການບໍລິ ການທົ່ວໄປແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ຄົນລາວມາຢູ່ນີ້ກະປະມານຢ່າງໜ້ອຍກະ 40 30 ປີແລ້ວ ໃນອະນາຄົດນີ້ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມລາວມັນສິປ່ຽນໄປບໍ່
ອ່າ ເລື່ອງການປ່ຽນນີ້ມັນແນ່ນອນ ເພາະວ່າຄົນລາວເຮົາມາຮອດນີ້ ທຳອິດກະທຸກຍາກ ເຮັດວຽກເຮັດການ ໃຊ້ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນໝັ່ນພຽນ ຫຼາຍຄອບຄົວກະມີຖານະດີຂຶ້ນ ບາດນີ້ລູກຫຼານກະໄດ້ມີຄວາມຮູ້ ໄ ດ້ພາສາອັງກິດ ໄດ້ວຽກໄດ້ງານດີ ແຕ່ບັນຫາຍັງມີແມ່ນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເລື່ອງຜູ້ສູງອາຍຸ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ທີ່ວ່າມາແຕ່ກີ້ ເຂົ້າວຽກໂຮງງານມາຕະຫຼອດ ແລ້ວກະພາສາກະບໍ່ເກັ່ງພໍ ແລ້ວກະຍັງອາໄສ ມາອາໄສລູກ ຫຼານ ເວລາໄປຫາຮັບບໍລິການຈາກລັດຖະບານ ຫຼືວ່ານາຍພາສາ ຄືທ່ານຮູ້ນັ້ນ ແລ້ວຫຼາຍຄົນກະບໍ່ຢາກລົບກວນລູກຫຼານ ເວລາລູກຫຼານໄປວຽກໄປການ ກະມາຫາສະມາຄົມ ຫຼືວ່າມາພົບໝູ່ພົບຄູ່ຢູ່ຫັ້ນ ສະມາຄົມ ກະມີຂໍ້ມູນໃຫ້ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງການ ອ່າ ສຸຂະ ພາບ ເລື່ອງອະນາໄມ ເລື່ອງການຮັກສາພະຍາດ ຫຼື ເລື່ອງໄປໂຮງໝໍ ຫຼືວ່າເຮືອນຜູ້ເຖົ້າບໍ ເວລາເຈັບເປັນບໍ ໄປຫາໝໍແບບໃດ ຫຼືວ່າຖ້າລູກຫຼານປົວໂຕເອງບໍ່ ໄດ້ຢູ່ບ້ານ ເຂົາຄາວຽກຄາການ ຢາກໄປຢູ່ບ່ອນເຮືອນຄົນຊະລາຫັ້ນແຫຼະ ເອີ ກະສະມາຄົມກະໄດ້ຊ່ອຍຊອກໃຫ້ ຊ່ອຍເຮັດຟອມໃຫ້ ພາໄປຊອກຈັ່ງຊີ້ ຈົດລໍຄິວບໍ ແນວນັ້ນແນວນີ້ໄປຊີ້ນະ ໄດ້ຊ່ອຍໄປຕະຫຼອດ ໄດ້ ຍິນວ່າຢູ່ສູນວັດທະນະທຳຂອງ ສສສລ ມີການອອກກຳລັງກາຍສຳລັບຄົນສູງອາຍຸ ວ່າທຸກໆວັນສຸກ ກະຍັງມີຢູ່ບໍ່ຕອນນີ້ ຍັງມີ ເພາະວ່າອັນນັ້ນເປັນໂອກາດທີ່ໃຫ້ພວກຜູ້ເພິ່ນທີ່ວ່າລູກຫຼານໄປວຽກໄປການ ແລະ ຢູ່ ເຮືອນກະເຫງົາ ກະເລີຍວ່າມີໂອກາດມາພົບກັນ ເອົາຂອງກິນມາຊຸມແຊວກັນ ຫຼືວ່າລາງເທື່ອກະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງລັດຖະບານ ຫຼາຍພະແນກ ຫຼາຍໂຮງການ ກະໄດ້ມາພົບກັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງລາວຂອງເຮົາຢູ່ໃນ ສູນຫັ້ນ ຄືຕົວຢ່າງວ່າຫ້ອງການຕຳຫຼວດ ມາເວົ້າເລື່ອງການຜິດຖຽງໃນຄອບຄົວບໍ ຫຼືວ່າຫ້ອງການອະນາໄມໄດ້ມາເວົ້າເລື່ອງການປົວພະຍາດ ມີການບໍລິການຂ່າວໃຫ້ຊຸມຊົນເຮົາ ນອກຈາກວ່າມີການອອກ ກາຍະບໍລິຫານຂອງຜູ້ເຖົ້າແລ້ວໃນວັນສຸກຫັ້ນ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆແນວອື່ນໆຂອງພວກຜູ້ສູງອາຍຸຂອງຄົນລາວອົບພະຍົບນີ້ ມີຫຍັງອີກແດ່
ອ່າ ຕາມປະເພນີລາວແລ້ວ ຄົນລາວເຮົາມັກທຳບຸນ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ກະທຸກໆວັນເສົາວັນທິດ ແມ່ນຫາຊອກທຳບຸນ ໄປວັດໄປຕັກບາດ ເພາະວ່າຄົນລາວເຮົາມາຢູ່ ຄືຕົວຢ່າງໃນເຂດຊິດນີນີ້ກະມີຫຼາຍວັດ ແຕ່ວ່າແຕ່ລະທິດນີ້ສ່ວນຫຼາຍກະຊິມີບຸນ ບໍ່ຢູ່ວັດໜຶ່ງກະຢູ່ວັດໜຶ່ງ ອັນນີ້ຊາວລາວເຮົາແມ່ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໄປທຳບຸນ ເພື່ອໄດ້ໂອກາດໄດ້ ພໍ້ກັນ ໄດ້ພໍ້ໝູ່ພໍ້ຄູ່ ທຳໃຫ້ຈິດໃຈສະຫງົບເບີກບານ ລົດຜ່ອນຄວາມເຖົ້າຄວາ ມແກ່ຄວາມອຸກໃຈນັ້ນໄປເນາະ ອັນນີ້ເປັນປະເພນີລາວ ຄົນລາວກັບສາສະໜາພຸດມັນແຍກກັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ແລ້ວ ບັດນີ້ທ່ານມີຄຳເວົ້າຫຍັງບໍ່ ທີ່ວ່າຢາກຈະຝາກໄປເຖິງຄົນລາວອົບພະຍົບທີ່ແຍກຍ້າຍກັນຢູ່ໃນທົ່ວໂ ລກນີ້
ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ທີ່ໃນນາມເປັນຜູ້ໜຶ່ງໄດ້ນຳພາຊຸມຊົນລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການວ່າ ຊາວລາວເຮົາຊິຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມເນາະ ເຖິງວ່າຊິຢູ່ໃນປະເທ ດ ຫຼື ຢູ່ນອກປະເທດກໍຕາມ ໂດຍສະເພາະສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຢູ່ນອກປະເທດນີ້ ແມ່ນຕ້ອງຮັກສາຮີດຄອງປະເພນີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສານັ້ນໄວ້ ໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານນີ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພູມ ໃຈໃນການທີ່ມາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າຕ້ອງໄດ້ພາສາລາວ ຕ້ອງຮັກຮີດຄອງປະເພນີລາວນີ້ໄວ້ ເພື່ອອະນາຄົດທາງໜ້າລະ ຊຸມຊົນລາວຂອງເຮົານີ້ ພາສາລາວຂອງເຮົານີ້ ຊິເປັນທີ່ຮັ ກ ແລະ ຫວງແຫນຂອງລູກຫຼານຂອງເຮົາ ເພື່ອຂະເຈົ້າຊິໄດ້ສືບຕໍ່ໄປທາງໜ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍໆທ່ານ ບຸນທຳ ທີ່ສະລະເວລາມາໃຫ້ສຳພາດໃນມື້ນີ້ ຂອບໃຈທ່ານ ທະນົງສັກ ທີ່ໃຫ້ໂອກາດຂ້າພະເຈົ້າ ໃຈ ທີ່ທ່ານໄດ້ ຟັງຈົບລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດທ່ານ ບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນລາວຊິດນີ ເນື່ອງໃນວັນອົບພະຍົບ